انهيء جو پروگرام ڏسو ڪيترو ڪامياب ويو، اهڙي طرح توهان جو به ائين ئي ڪامياب ويندو. تون شڪ ۾ نه ٿجانء من لقائه ان جي ملاقات کان، معراج جي رات اسان موسيٰ عليه السلام سان توهان کي ملاقات ڪرائي، سڌي سنئين صاف ڳالهه آهي، جعلناه هدًي ان کي هادي اسان بڻايوسين بني اسرائيل جو. پوء لقاء جي معنيٰ موسيٰ عليه السلام سان معراج جي رات ملاقات، آمد رفت وغيره ٻيٽو نمازن جي باري ۾ جيڪا موسيٰ عليه السلام ڪرائي بي تڪلفي ٿي اها الله تعاليٰ ياد ٿو ڏياري فرمائي ٿو ڏسو توهان دلگير نه ٿجو انهي موسيٰ عليه السلام سان جنهن سان توهان جي ملاقات ٿي انهي موسيٰ عليه السلام کي اسان بني اسرائيل جو رهبر ڪري موڪليو پوء اهي ماڻهو

الله تبارڪ و تعاليٰ جي آڏو جڏهن سڪل زمين منجهان گاهه سلا ڪري ملڪ کي باغ بڻائي ڦٽي ٿا ڪريون، اهڙي طرح هي جيڪا زمين ماڻهو جڏهن فنا ٿي ويندا انهن کي به ائين اٿاري ٻاهر ڪنداسين. ويقولون متٰي هٰذا الفتح ان ڪنتم صادقين ۽ پڇندا آهن ته سائين اها فتح ڪڏهن ٿيندي؟ معنيٰ اها زمين کلي ۽ ماڻهو اٿندا اهو ڪڏهن ٿيندو؟ هڪڙي معنيٰ. ٻي معنيٰ ته جيئن حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ ڪاميابي ڏني، توهان کي به اهڙي ڪاميابي ملندي قوم جي مٿان. هن وقت جو فرعون هن جو ويو، توهان جو فرعون به ائين ضايع ٿي ويندو، ختم ٿي ويندو. پڇن پيا ته اها فتح؟ معلوم ٿيو ته اتي فتح جي معنيٰ آهي دنيا يا فتح جي معنيٰ آهي ٻيهر زمين جو ڦاٽي نڪرڻ ۽ ان منجهان ماڻهن جو پيدا ٿيڻ، ٻئي معنيٰ هن ۾ ٿي سگهن ٿيون. قل يوم الفتح، چوين ته فتح فيصلي جو ڏينهن آهي، لا ينفع الذين ڪفروا ڪافرن جي نفعي ۾ ته ڪونهي. انهن جو نفعو نه ڏيندو انهن کي ايمان انهن جو، ڪافرن کي، ايمان نفعو نه ڏيندو. ولا هم ينظرون نه ڪي اهي ڍر ڏنا ويندا. ڪافرن کي ڪو انهن ڏينهن موقعو به نه ملندو. هن وقت ۾ اٿو غنيمت، مهلت، تنهنڪري انهيء ۾ ڪيو. اجايو پنهنجو وقت ضايع نه ڪيو. جيڪا گهڙي اچڻ واري آهي يقيناً ايندي، ڪنهن جي ٽارڻ سان ٽرندي ڪانه. تنهنڪري فضول آهي ته اهو چئجي، ڪڏهن ايندي؟ فيصلو ڪڏهن ٿيندو؟ اهو سوال به آ ڪو. ڪهڙي حيثيت انهي سوال کي؟ ڀلا پوء انهيء ڏينهن توهان سنڀري وٺندؤ يا انهيء ڏينهن ڪو بچاء دفاع جي ڪوشش ڪندؤ؟ فضول سوال نه ڪريو. فاعرض عنهم، نبي تون انهن کان منهن موڙ، وانتظر، انتظار ڪر، انهم منتظرون، هو به انتظار ڪن، مطلب ته هنن جي بي فڪري، هنن جي بي حسي يا جيڪا توهان ڏسو ٿا نه ان ان جي پرواهه تون نه ڪر، تون پنهنجو فرض تبليغ، دعوت ۽ الله جو دين ٻڌاء، بعث بعد الموت، مرڻ کان بعد اٿڻ جو عقيدو انهن کي سمجهاء. ۽ انهن، بي فرمان ۽ ظالم، جي زوال جي تباهي انهن کي سمجهاء، پوء جيڪڏهن هو سمجهي ويا ته فبها، جي نه ته پوء ڄڻ معاذ الله هو توهان جي تباهي جا منتظر آهن، پر توهان انهن جي تباهي جا منتظر رهو، ڇو ته هنن جي تباهي ٿيندي توهان جي ڪاميابي آهي. هن سورت ۾ ڄڻ دستور. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي نتيجي جي طور سمجهايو ۽ ڏنو ويو ۽ ڪافرن کي به سمجهاڻي ڏني وئي. عقيدو بعث بعد الموت جو سمجهايو ويو. هن کان بعد جيڪا سورت اچي ٿي، مطلب هي ته ڪافرن جي ڪا به رعايت ڪانه ڪبي. ڪافر به توهان جي انتظار ۾ آهن، توهان هنن جي انتظار ۾ آهيو. هر هڪڙو پنهنجي نتيجي جي انتظار ۾ آهي. توهان نيڪ نتيجي جي انتظار ۾ آهيو ته اجهو ٿو نيڪ نتيجو نڪري اسان جي لاء. هو پنهنجي بد نتيجي جي انتظار ۾ آهن ته ڇا ڏسون ته اسان سان ڪجهه ٿئي ٿو، حالانڪه بڇڙي نتيجي جي انتظار ۾ رهڻ بيعقلي آهي. ان کان بعد سورت ٿي اچي پئي احزاب. احزاب جمع آهي حزب جي، حزب چئبو آهي ٽولي کي، معنيٰ اها جماعت جن رسول الله صلي الله عليه وسلم جي دين جي خدمت ڪئي، ان جي دين جي خدمت ڪرڻ ۾ جيڪا جماعت هئي، ان جماعت ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم سان جن تي ڪاميابي لٿي، ازواج مطهرات جو به وڏو بهرو آ، تنهنڪري ان احزاب جي جماعت ۾ ازواج مطهرات کي به شمار ڪيو ويندو امهات المومنين خاص ڳالهه آ شاهه صاحب جي نظريي ۾، تنهنڪري رب تبارڪ وتعالي نبي سائين کي فرمائي ٿو، لا يحل لڪ النساء بعد. ٻي عورت ڪا حلال ڪانهي اڳتي توکي ۽ وري اها به ڳالهه ڪانهي انهن عورتن کي تون بدلائين ۽ ڦيرائين اهو به نه ٿيندو ڇو ته انهن پنهنجي سچائي ۽ صفائي توکي ڏني جڏهن تو هنن کي چيو هو تعالين امتعڪن واسرحڪن سراحا جميلا اچو توهان کي اسان مال ملڪيت دولت سڀ ڪجهه ڏيون پوء توهان کي ڇڏي ڏيون؟ هنن چيو ته نه اسان کي الله الله جو رسول کپي ٿو. معنيٰ اهي ئي ماڻهو آهن. صحيح معنيٰ ۾ جماعت جا ماڻهو به ساڳئي وقت ۾ آهن. هڪڙا آهن مؤمن، ٻيون مؤمنن جون مائر. احزاب جي اندر اهي به داخل آهن. اهو وڏو هڪڙو شرف آهي. اسلام جي ڪاميابي حاصل ڪرڻ وارن ۾ انهن جو وڏو هڪڙو بهرو آهي بيبين سڳورين جو. هتي الله تبارڪ وتعاليٰ انهن جي ڳالهه ٿو ٻڌائي ۽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جو گهر ۽ ٻي هيء ڳالهه هلي ٻڌائيندو ته مسلمانن کي مسلمانن کي نبي ۽ سندس ازواج مطهرات جي معاملات ۾ دخل ڏيڻ جي ضرورت ڪانهي جهڙي طرح منافقن کي مسلمانن ۽ انهن جي گهرن ۾ مشورن ڏيڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي اها ڳالهه سمجهائي وئي آهي نبي اي نبي اتق الله خدا جو خوف ڪر ولا تطع الڪافرين ڪافرن جو چيو نه مڃجانء والمنافقين جيڪي منافق ها انهن ماڻهن، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم، جن کي تنگ ڪيو هو مديني منور ۾، هي سورت مديني جي آهي. ان الله. بيشڪ الله تعالي ڪان عليما حڪيما علم وارو صاحب آهي ۽ حڪمت جو مالڪ آهي. انهيء رب تبارڪ وتعاليٰ سان تعلق هجي. ان کان ڊڄڻ گهرجي. ڪافرن ۽ منافقن کان ڊڄڻ جي ڪا ضرورت نه آهي. منافق پاڻ ۾ سرگوشيون ڪندا هيا ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جي خلاف سازشون ڪندا هيا ۽ ڪوشش ڪندا ها ته نبي کي ڪنهن طرح جو نقصان پهچايون ۽ اهڙي قسم جي نقصان پهچائڻ ۾ هنن بهرو به ورتو حضور انور صلي الله عليه وسلم جي خلاف پوء الله تعاليٰ ان جي صفائي پيش ڪئي هن ڪافرن ۽ منافقن کي رب تعاليٰ هميشه جي لاء جواب ڏئي ڇڏيو جيڪو سورت نور ۾ مٿي بيان ٿي چڪو آهي واتبع ما يوحي اليڪ جيڪي تو ڏي وحي ٿي آيو آهي تون ان جو تابعدار ٿي يعني الله جي حڪم جو تابعدار ٿيو ۽ ٻين ماڻهن جي ان ڳالهين جو خيالن جو ڪنهن قسم جو تون توجه نه ڪر نه ڪي پرواهه ڪر ڪيترا به پنهنجا جٿا بڻائن ۽ سازشيون ڪن، ڪوڙا مطالبا توهان کي مڃائڻ گهرن، پنهنجي عيارانه مشورن ۽ چالاڪين سان توهان جي آڏو اچن، مگر پرواهه انهن جي ڪانه ڪبي. واتبع ما يوحي اليڪ من ربڪ جيڪي رب جي پاسي کان وحي ٿيو آهي، تون ان جو تابعدار ٿي، الله جي قرآن پاڪ جو ان الله ڪان بما تعملون خبيرا جيڪي هو عمل ڪن ٿا الله تعالي ان جي خبر رکي ٿو وتوڪل علي الله الله تي ڀروسو ڪر ڪفي بالله وڪيلا رب تبارڪ وتعالي ڪارساز ڪمن ٺاهڻ وارو هڪڙو ئي رب آهي ڪافي آهي ڇو ته هڪڙي دل آهي انسان کي ماڻهو منافقن سان به پورو هجي مومنن سان به پورو هجي يا هڪڙي دل ته اهو ڪم نه ڪندي ضرور ڪم ڪم ڪري ماڻهو تڏهن جڏهن جو اهڙي ٻه دليون هجن جو هڪڙن سان هڪڙي دل ۽ سچائي رکي ٻين سان ٻي دل هجي ۽ انهي دل ۾ سچائي رکي تنهنڪري الله هڪڙي سان تعلق جيڪو ٿيندو سو اهو هڪ دل سان تعلق آهي ڪافر گهرن ٿا ته توهان کي پنهنجي طرف ڏي نرم ڪن منافق گهرن ٿا ته اهي نبيء کان رعايتون غلط رعايتون وٺن

ائين سڏيل پٽ آهي پٽيلو ڪري جيئن ماڻهو سڏيندا آهن ڪنهن کي ته پوء اهو سڳو پٽ نه آهي توهان جي زبان جي ڳالهه آهي حقيقت ڪانهي اهڙيء طرح سان پنهنجي رب سان جڏهن توهان جو تعلق ٿيو ته پوء انهيء جاء تي ٻيو ڪونه ايندو جيڪڏهن ٻين سان به تعلق آهي ته پوء سمجهو ته حقيقي معنيٰ نه رهي اهو مطلب آهي ما جعل الله نه ڪيو الله تعالٰي ڪنهن هڪڙي مرد لاء ٻه دليون اندر ۾ وما جعل ازواجڪم ۽ نه ڪيائين الله تعالٰي توهان جي زالن کي اللائي تظاهرون جن سان توهان ظهار ٿا ڪريو منهن امهاتڪم جن کي ظهار ڪرڻ جو مطلب هي آهي ته ڪو ماڻهو پنهنجي زال کي ماء ڪري چوي ته پوء اها ڪا ماء ٿيندي چوڻ سان ڪون ٿيندي اهڙي طرح توهان به پنهنجي رب هڪڙي سان تعلق رکو ٿا اهو تعلق دل وارو وري ٻئي ٻئي پاسي ڏي به ٿيندو ڇا ائين نه آهي. منافقن جي چال هيء آهي، هڪڙي پاسي تي توهان سان خوش آهن، ٻئي پاسي تي ڪافرن سان خوش آهن، ائين نه ٿيندو آهي. هڪڙي دل آهي، هڪڙو تعلق آهي رب تبارڪ وتعاليٰ سان. جاهليت جي زماني ۾ ماڻهو پنهنجي زال کي چوندا هئا انت عليّ کظهر امي. اسلام انهيء لفظ کي ناجائز قرار ڏنو ۽ اسلام انهيء ۾ انهيء ۾ ڪفارو وغيره ڏئي ان کي صاف ڪري ڇڏيو. ما جعل ادعياءڪم ۽ توهان جي پٽڙيلن کي به الله تعاليٰ پٽ ڪونه بڻايو آهي جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو کي پنهنجو پٽڙيلو ڪري سڏجي اهو پٽ نه ٿيندو جاهليت جي زماني ۾ اهي ٻه ڳالهيون هونديون هيون جن تي زور هوندو هو گهڻو جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو ڪنهن ماڻهو کي پٽ ڪري سڏيو آهي ته پوء ان جا حق اهي هوندا جيڪي اولاد جا هوندا آهن مري پوي ته وارثن سان شريڪ ان جون ڌيئر ان جي مٿان حرام، ان جي ڇڏيل زال يا مري وڃي ته ان جي اها زال شادي ڪرڻ اها منع ڄڻ پنهنجي نونهن ڪيئن ڌيء سان انهيء نونهن سان شادي ڪبي. ذالڪم قولڪم بافواهڪم الله ٿو فرمائي اسلام هڪڙو حقيقي مذهب آهي حقائق پيش ٿو ڪري توهان جي جيڪي لفظن جون بي حقيقت دعوائون آهن انهن کي اسلام ڊاهي ۽ صاف ٿو ڪري.

جنهن ۾ ماڻهو فخر ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته حضرت علي سائين ڪعبي جي اندر ڄائو هو، تنهن ڪري اها وڏي ڳالهه ٿي. اها خبر نه ٿي پئن ته ڪعبة الله کي تنهن وقت ۾ ويم گهر ڪري ڇڏيو هو جو اتي مايون اچي ويم ڪنديون هيون. حڪيم بن حزام به اتي ڄاول آهي. حضرت علي ڪرم الله وجهه کي ڪعبي جي اندر جيڪڏهن ڄمڻ جو شرف مليو آهي ته پوء اهو اها ڪا اهڙي ڳالهه خاص ته ڪانهي ڪا جيڪا مخصوص انهي سان هجي.

هو پاڻ فرمايو ته جيڪڏهن توهان سان ڀلي هلي ته هلي پوء هن کي تخيير ڏنائون پاڻ فرمايو ته اختيار ڏيوس جيڪڏهن توهان سان هلي ته پوء ڀلو پوء هن رسول الله صلي الله عليه وسلم وٽ رهڻ کي ۽ انهي غلامي کي اختيار ڪيو پوء حضور انور صلي الله عليه وسلم جن هن کي ڀاڪر پاتو ۽ هن کي پنهنجو پٽڙيلو ڪري بڻايو عرب ۾ اها ڳالهه وڏن اميرن ۽ شريفن وٽ تمام هڪڙي مڃيل ڳالهه هوندي هئي جو ڪنهن کي کڻي پنهنجو پٽڙيلو بڻائين ته اهو شخص انهن وٽ پٽڙن جي حيثيت رکندو هو حتيٰ ڪه ورثو ٿيندو هو نصرت ان سان ٿيندي هئي پلئو ان کان ورتو ويندو هيو اهي پراڻي زماني جون رسمون ان جي جيڪا عورت هوندي هئي سا اها ڄڻ هن جي نونهن جي حيثيت رکندي هئي انهيء شخص جي حضور سائين جن هن کي پنهنجي پڦاٽ شادي ڪرائي بي بي زينب اتفاق اهڙا ٿيا جو بي بي زينب ۽ هن جو نباهه نه ٿيو پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي هن چيو ته سائين مان هن کي طلاق ڏيان پاڻ فرمائنس پيا ته امسڪ عليڪ زوجڪ اتق الله خدا جو خوف ڪر تون زال پنهنجي جهل جيئن تيئن وقت گذار هڪڙي پاسي ڏي اهو خيال ٿيو، ٻئي پاسي ڏي هي خيال ٿيو ته اها غير حقيقي شيء آهي، هي پٽ منهنجو ڪونهي، تنهنڪري اها عورت ته ڪا منهنجي مٿان حرام ڪانهي. جڏهن هن ڇوڪريء کي مان هن کي شادي ڪرائي ڏنو ۽ نباهه نه ٿيو، ان جي هڪڙي عزت جو سوال هو، سو ڄڻ هاڻي هن کي طلاق ٿي اچي، تنهنڪري ان جي تلافي ۽ ان جي نقصان جو جبر ڪهڙي طرح ڪجي. پوء نبي سائين جن دل ۾ خيال ڪيو ته جي اها عورت مان شادي ڪندس ته پوء هن جي تلافي ٿي پوندي. ۽ ان جو جيڪو آهي صدمو سو اهو ميٽجي ويندو، پر عرب جي اندر ته وڏو ڳوڙ مچي ويندو، ادا هي نبي ٿيو آهي جنهن پٽ جي زال ڇڏيل سان کڻي شادي ڪئي آهي، تبليغ جي اندر روڙو اٽڪي پوندو، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته تخشي الناس ماڻهن کان ٿو ڊڄين والله احق ان تخشاه خدا کان ڊڄ اهو وڌيڪ حق آهي. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته جيڪڏهن نبي سائين جن کي ڪا آيت قرآن جي لڪائڻي هجي ها ته اها آيت لڪائن ها پر اها به الله جي آيت ٻڌايائون جيئن رب تعاليٰ ان کي نازل ڪيو تيئن ماڻهن کي کڻي ٻڌايائون پر ته به شادي ڪانه ڪيائون جيستائين الله جو حڪم آيو ڪهڙو زوجناڪها لڪي لا يڪون علي المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اها عورت اسان توکي شادي ڪرائي ڇڏي سي جيئن اڳتي جي لاء

پر انهن کي فلاڻي جو پٽ ڪري چئو جنهن جو هجي. پوء نبي سائين جن ان ڏينهن کان وٺي هن کي فرمايو ته تون زيد بن حارثه پاڻ کي ڪوٺراء نه ته ماڻهو هن کي زيد بن محمد چوندا هيا. معنيٰ لفظي دعويٰ کي به ختم ڪيو ويو، عملي طرح سان به انهيء رسم کي ٽوڙيو ويو. فان لم تعلموا آباءهم جيڪڏهن اهي نٿا ڄاڻن پنهنجي ابي ڏاڏي کي.

جرم جهڙي جو ارادا ڪن توهان جون دليون، ڪان الله غفورا رحيما، الله تعالي غفور رحيم آهي، جيڪڏهن توهان نادانسته طور غلط طريقي سان فلاڻو پٽ فلاڻي جو چئي وڌو ته معاف آهي، حالانڪه اهو هن جو پيء ناهي، ائين چوڻ توهان کي معاف آهي جيڪڏهن غلطي کان چئو ٿا ته هتي اهو مسئلو الله تبارڪ وتعالي صاف ٻڌائي ڇڏيو معنيٰ اسلام هڪ حقيقت کي پيش ٿو ڪري اسلام غير حقيقي شيء کي حيثيت نٿو ڏي

تيسيتائين انهي عورت سان شادي نه پئي ڪئي، جيستائين الله جو حڪم نه هيو ۽ رعايت پئي ڪيو ۽ اها رعايت ڪرڻ تيستائين جائز هوندي آهي قوم جي جذبات جي، جيستائين ڪو الله جو فيصلو يا حڪم نه آيل آهي، جي اچي ويندو ته پوء اها رعايت ڪبي، قوم جي جذبات جي رعايت نه آهي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن اهڙي قسم جي قومي جذبات جي الله جي حڪم جي نه پهچڻ جي ڪري رعايت بحال رکي آهي. جڏهن فتح مڪي ٿي. ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن کي حضرت عائشه صديقه عرض ڪيو سائين مان نذر ڪيو ته الله تعاليٰ جڏهن مڪو مڪرم فتح ڪرائيندو ته پوء مان ڪعبت الله شريف جي اندر نماز پڙهندس هاڻي الله تعاليٰ فتح مڪي ڏني آهي حج تي آيا آهيون مان پنهنجو نذر پورو ڪندس ها وٺي حتيم ۾ هن کي بيهاريو حطيم ڪعبت الله کان ٻاهر هڪڙي ڀت آهي ٻه اڍائي فٽ ٽڪرو هڪڙو وريل چوڌاري هڪڙي پاسي ڏانهن ڦري اچي بيٺو ۽ ان کي ٻه در آهن پاسن سان ڄڻ ڪٽيل ڀت آهي ڪعبت الله کان ٿورڙو پري ٻه اڍائي فٽ پاڻ فرمائيس ته هن ۾ اندر هلو اندر ئي هتي نماز پڙهو ٻه رڪعتون ڇو ته اهو ڪعبت الله آهي اصلي خود ابراهيم عليه السلام جا بنياد ايستائين هيا جنهن ۾ اها جاء به آيل هئي پوء تنهنجي قوم کي حلال جو رزق ڪونه حاصل ٿيو جاهليت جي زماني ۾ پوء ڪعبة الله جي ننڍي عمارت ڪري کڻي ٺهرايائون جيڪا هاڻي موجود آهي باقي نه ته اها به ڪعبة الله جي بنيادن ۾ داخل آهي ابراهيم عليه السلام ڪئي هئي جيڪڏهن پوء ائين چئي فرمائن ٿا يا عائشه لولا حدثان قومڪ بالاسلام لهدمت الڪعبة جيڪڏهن تنهنجي قوم نه ئي مسلم نه هجي ها ته مان ڪعبي کي ڊهرايان ها واسست علي قواعد ابراهيم، ابراهيم عليه السلام جي بنيادن تي مان هن کي کڻايان ها. جعلته بابا شرقيا و بابا غربيا، هڪڙو دروازو اڀرندي وارو جيڪو هاڻي آهي، ٻيو دروازو الهندي ڏانهن ڪرايان ها ته ماڻهو پيا اچن وڃن ها، پر تنهنجي قوم جيڪا هن وقت نئين مسلم ٿيل آ، اسان انهن کي فتح ڪري ورتو آ، اچڻ سان ڪعبو ڊهرائينداسين، چوندا ته رسول چڱو ٿيو جو ڪعبي کي ڊهرايائين. ابراهيم عليه السلام جي بنيادن کي نه کڻايائين، انهيء رعايت تي. ته متان سڀاڻي هي اختلاف ڪن ۽ هن جي طبيعت ۾ هڪڙو وسوسو پيدا ٿئي ۽ نبي سائين جن ڪوشش ڪندا هئا ته قوم ۾ وسوسو به نه اچي. پوء شخص جو وسوسو هجي يا قوم جو وسوسو هجي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهن جذبات جي رعايت ڪندا هئا. اتي به جذبات جي رعايت ڪن پر جي الله جو حڪم اچي ها ڊهرائڻ جو ته جيڪر کڻي ڪن ها. پر هيڏي الله جو حڪم آيو، تيستائين جذبات جي رعايت هئي، نه پئي انهيء عورت سان شادي ڪيون، الله جو حڪم آيو، انهيء سان شادي ٿي، ٿي وئي. اهو آهي جذبات جي رعايت. النبي اوليٰ بالمؤمنين، هتي الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي وسيع معاشري جو بيان ٿو ڪري ته نبي جو معاشرو تمام وسيع آهي، وڏو معاشرو آهي. نبي جون جيڪي گهر واريون هن سي توهان جون مائر آهن جڏهن نبي جي ابوت جو انڪار ٿيو ته نبي جي بيبين سڳورين جي ماء هجڻ جو به ته انڪار لازمي ٿي پيو نبي ڪنهن جو ابو ناهي پوء الله تعاليٰ صاحب ٻڌائي ته ما ڪان محمد ابا احد من رجالڪم هتان سمجه ۾ ٿو اچي ته تڏهن بيبيون سڳوريون جيڪي مائر هن انهن جو به ماڻهن سان واسطو لازمي طرح سان اموت وارو ناهي جو ماء بڻجي پوي

جنهن جي نسل خاندان ۾ توهان پيدا ٿيا آهيو، ورثي ترڪي ۾ اهو ئي کڻندو ورثو ترڪو. باقي هتي مائر آهن توهان جون. جيئن ماء جي حيثيت هوندي آهي جو انهيء سان نڪاح ٿي نٿو سگهي، هن سان اهو معاملو ٿيندو. ڀلا جڏهن ماء آهي، نڪاح به نٿو ٿئي ته وارث ڇونه ٿي ٿئي؟ ان جا ان جو هڪڙو سبب ته مشهور آهي ۽ اهو عام سبب آهي.

کٽڪي ۾ اچي ويندو، ڪيتري قدر کٽڪي ۾ اچي ويندو اهو ماڻهو، جيڪڏهن وري ٻيو به ٻڌائيندس ته تنهنجي ماء نه آهي، جيڪڏهن هن ڪنهن چوٿين پنجين کان پڇيو به وڃي ته ادا ڏي حوالي اهي جنهن جنهن جي گهر ۾ مان پليو آهيان ۽ اها ماء آهي منهنجي، جيڪڏهن اهي انهيء به نانهن ڪيس ته پوء ته پڪ پئجي ويندي. حالانڪ قرآن پاڪ جي اندر الله تعاليٰ ازواج مطهرات کي ماء ٿو ڪوٺي. تنهن جي معنيٰ ته اهو فيصلو پڪو آهي ان کان به وڌيڪ عقيدي جو فيصلو آهي. اهو خبر جو معاملو هو هي عقيدي جو معاملو آهي. هي قرآن پاڪ جو حڪم آهي. في ڪتاب الله الله جي حڪم ۾ اهو فيصلو آهي من المؤمنين والمهاجرين جيڪي مومن مهاجر آهن انهن سڀني ۾ جيڪي به مٽ مائٽ قرابت وارا آهن اهي پنهنجي ورث ورثي ترڪي ۾ ائين هوندا الا ان تفعلوا الي اوليائڪم معروفا ها جيڪڏهن پنهنجي وارثن مائٽن سان انهي معاملي ۾ ڏيڻ وٺڻ جي ڌنڌي ميراث ۾ ٻين کي به ڪجهه تقسيم جي وقت احسان ڪريو ۽ ڪجهه ڪا ملڪيت دولت ڏئي ڇڏيو ته اهو چڱو آهي ڀلي ڏيو باقي نه ته هونء ورثو ترڪو توهان جو پنهنجو پاڻ ۾ ٿيندو مائر توهان جون نبيء جون گهر واريون آهن ڪان ذلڪ في الڪتاب مسطورا اهو به رب جي دفتر ۾ يعني قرآن پاڪ جي اندر حڪم لکيل آهي ۽ جاري رهندو

۽ انهن اها خدمت يڪي پئي ڪئي ۽ هزارن ورهين تائين اهڙيء طرح سان اهو مسئلو هلندو پئي آيو جيڪو اتي الله تبارڪ و تعاليٰ جي عالم ارواح ۾ هيو رب تعاليٰ انهن نبين کي اهو سبق وحي الاهي جي ذريعي ياد ڏياريو انهن نبين پنهنجي قومن ۾ اهو پيغام پئي پهچايو ته اسان هن طرح سان هڪ ٻئي جي مدد ۽ تائيد ڪري آيا آهيون سو الله تعاليٰ انهن تي اهو فيصلو ڪري ڇڏيو هو ليسئل الصادقين عن صدقهم ته الله تعاليٰ پڇندو توهان سچن منجهئون توهان جي سچ جو فيصلو پڇندو توهان کي اعد للڪافرين عذابا اليما جن انڪار ڪيو قول قرار کان، پيغمبر عليه السلام، جي صداقت ۽ سچائيء کان، انهن جي لاء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان عذاب ڪيو دردناڪ باقي انبياء ڪرام پاڻ ۽ پنهنجي قومن کان اها خدمت ڪرائي اهو ٿيو فيصلو هاڻي اڳتي جنگ احزاب جو واقعو ٿو اچي مطلب ان منجهان هي آهي ته پيغمبر سان جيڪي تعلق رکن ٿا، جيئن الله تعاليٰ فيصلو ڪيو ته ميثاق، يوم ميثاق، کان وٺي جن واعدي ۾ واعدي جي پروڙ ۽ ان جي پاڙ ڪئي آهي، اهو پاڙ جو بدلو هن وقت تائين هليو آيو انهن جي لاء نيڪي ۽ ڀلائي ۽ جن انڪار ڪيو اهي ڪفر ۾ هليا ويا، هتي توهان کي اهو مسئلو ظاهر ڪري ٿا ڏيکاريون ته مقابلي ۾ هڪڙا ماڻهو نبي سان ساٿ ڏئي بيٺا ٻيا مقابلي ۾ آيا. اها اصلي، پراڻي انهن جي هڪڙي ڳالهه آهي، جنهن پراڻي ڳالهه ۾ هڪڙا پاس ٿيا آهن، ٻيا فيل ٿيا آهن، تنهنڪري اڄ اهي شخص، جيڪي اڳي عالم ارواح ۾ سڀئي نبي جي نبوت جو واعدو ڪري آيا ها ۽ وري نبي به هڪٻئي جي تائيد جي متعلق فيصلو ڪري آيا ها، اڄ هن دنيا جي اندر. انهن نبين ته برابر پنهنجي سچائي ڏيکاري، نبين جي امتن منجهان به هر هڪ شخص ائين سچائي ڏيکاري، پر ڪيترا ماڻهو پنهنجن نبين کي به نه پيا مڃين، انهن جي پيشين گوين کي به نه پيا مڃين، تنهنجي متعلق جيڪا ڳالهه اڳين پيغمبرن ڏني، انهي کي به نه مڃيون، اڄ ڏس اهي تنهنجي مقابلي ۾ ظاهر ٿي بيهي رهيا آهن. اهو ربط ٿي پيو مضمون جو پاڻ ۾ هڪٻئي سان، معنيٰ ازلي ۽ اصلي دوستي ۽ دشمني جو فيصلو، ڏسو جنگ احزاب.

پوء باقي جيڪي بنو قريظه جا يهودي هيا ۽ ڪجهه ٻيا انهن ڪفار کي، قريش وارن کي، بني فزارة قبيلا ۽ بني غطفان وارن کي اشارا ڏنا ۽ ڳالهيون ٻڌايون ۽ ڪي عرب جا قبائل متفق ٿي اچي مديني تي چڙهائي ڪرڻ جي لاء هنن ان کي شهه ڏني ۽ چيو اسان توهان سان مدد ڪنداسين يهودين جي باقي يهودين جي سازش

معاهدات کي ڦٽي ڪري حمله آورن جي مدد ڪئي ۽ انهن کي پنهنجون طاقتون شامل ڪري ڏنائون. مسلمانن جي جماعت تنهن وقت ڪل ٽي هزار آهي. بس صرف ٽي هزار. حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جڏهن آيا مديني منور تنهن وقت ۾ ڇهن مهينن تي مردم شماري ڪيون ته ساڍا پنج سؤ ماڻهو ٿيا. ان ۾ ته هاڻي اسان گهڻا آهيون. هاڻي اسان سان ڪير مقابلو ڪندو؟ جڏهن ته مان هڪڙي کي، الله جو حڪم ٿيل آهي، امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله مون کي حڪم آهي ته ساري دنيا سان لڙان جيستائين هي چون لا اله الا الله تان ته هاڻي پنج سؤ ماڻهو مون سان ساٿ آهن ته اهو هيو پنجون مهينو هجرت، هاڻي سائين ساڍا چار سال ٿيا آهن هجرت کي، ان ۾ ٽي هزار کن ماڻهو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ اچي گڏ ٿيا آهن. اهي جيڪي مهاجر ٿي هجرت ڪري آيا ۽ وڏو تعداد انهن ۾ منافقن دغابازن جو به هيو جيڪي وقت تي ڪوڙا بهانا ڪري ميدان جنگ کان کسڪڻ لڳا. ائين ٿي پيو هو. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن مشورو ڪيو. حضرت سلمان فارسي. فارس جي ملڪ ايران جي طور طريقي تي هن جنگ جو بنياد رکرايو. اتي جيئن حملن کي دفعو ڪبو آهي، هتي انهيء طريقي سان دفعو ڪجي. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم فرمايو ته ڀلي انهيء طريقي سان توهان ڪرايو. چيسين اتي اسان کاهي کوٽيندا آهيون وڏي، جيڪا اٺ هٿ هوندي آهي، ويڪري اٺ هٿ هوندي آهي گهري. انهيء گهري اٺ هٿ کاهه منجهان آساني سان ماڻهو نڪري نه سگهندو، اڀڪپري جو هوندي ۽ ۽ ٻيو اٺن هٿن تي گهوڙو ٽپو نه ڏئي سگهندو آهي اڪثر. سو تنهن ڪري پوء پريان هنن جا ماڻهو پرتي رهجي ويندا، اوريان ارتي پوء ٿيندي تير جي جنگ، ترار جي جنگ دو بدو نه ٿيندي ۽ اها هٿاپائي اها وڌيڪ خطرناڪ هوندي آهي. پاڻ فرمايو ته ٺيڪ آهي. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم حڪم فرمايو ته هاڻي اهي ڪافر اچن ٿا.

صحابه ڪرام دانهن ڪئي ته سائين هڪڙو پٿر اسان کان ٽٽي نه ٿو. نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم پنهنجي عصا سان ليڪو ڪري ڏنو هو، لٺ سان. صحابه ڪرام جي تابعداري جي انتها جو انهيء لٺ جي ليڪي تي اوترو انداز کوٽيندا پيا وڃن ۽ گهرو ڪندا، هڪڙو ايڏو پٿر اچي ويو جيڪو بلڪل بند ڪري ويو انهيء کي. ان کان ٿورڙو موڙي هينئن ڦيرائڻ جي لاء صحابه تيار نه ها، چون نبي سائين جن ليڪو ڪڍيو آهي، ان کان نه ڦرنداسين. باقي اهو پٿر سو ڪٽين پيا ته. اوزار پوء اتي موٽي پيا پون، پوء نبي سائين کي شڪايت ڪيون، پاڻ فرمايو مان کي ڏيکاريو، پوء پاڻ به لهي آيا هيٺ ۽ اها ڪوڏر ورتائون ۽ زور سان بسم الله الله اڪبر ڪري هنيائون ته فصار ڪتراب اهيل پوء ٿي پيو ائين جيئن واريء جو هڪڙو رٿل دڙو ٿي پوندو آهي هڪڙي ڌڪ سان ۽ ان مان چڻگ نڪتي، فرمايو ته هلڪ ڪسريٰ فلا ڪسريٰ هلڪ قيصر فلا قيصر ڪسريٰ به ختم ٿي ويو، اڄ قيصر به ختم ٿي ويو، الله تعاليٰ اهڙو اسان کي هن خندق ۾ ڌڪ هڻايو آهي. اها بشارت هئي رسول الله صلي الله عليه وسلم جي. بس پوء هڪڙو ڌڪ هنيائون، واري ٿي پئي، پوء سڀ اهو ڪڍيائون. اهڙي طرح کاهه تيار ٿي وئي، هڪڙي پاسي ڏي مهاجر ۽ انصار ٻئي پاسي ڏي ڪفار، جيڪي مڪي مڪرمه جا ۽ ٻيا قبائل غطفان ۽ خزاعه وارا چڙهي آيا هيا ۽ مدد انهن کي هئي يهودين جي تيراندازي پئي ٿئي گاهه بگاهه. ڪافرن جي ڪثرت تعداد جي هئي شهر تي عام حملو جيڪر ڪن ته ڪري ڏين پر پريان کان جيڪا تير اندازي هئي فريقين جي سا هڪ خاص طرح جي هئي مبارزت جي ميدان ۾ ٻه ٻه چار چار اچي هڪ ٻئي سان تيرن جا مقابلا ڪن ۽ ائين بهادريون پيا ڏيکارين اهڙي طرح ڪم پيو هلي

مسلمانن جي جيڪا وڏي جماعت هئي، اها اهڙي حيثيت ۾ هئي جيئن ڪو محصور هجي، چوڌاري خندق جي اندر بند. عورتون ۽ ٻار ۽ زائفن پنهنجي گهرن ۽ حويلين تي پوري طرح سان انتظام ڪري ڇڏيو هو، ڪجهه پٿر، ڪجهه ڏنڊا، ڪجهه اهڙيون شيون ته جيڪر عام حملو ٿي پيو ته ڪافرن سان اسان مقابلو ڪنداسين، باقاعدي استقامت سان. اهڙي طرح جو هڪڙو وڏو معاملو ٿيو ڏاڍو مشرڪن ۽ يهودين جي درميان ڪجهه هڪڙي ڦوٽ پائڻ جي طرح به ڪئي وئي نعيم بن مسعود اشجعي وڏي هڪڙي عاقلانه تدبير ڪئي ان اچي ۽ چيو يهودين کي ته توهان هنن کي، مسلمانن کي، جي خلاف توهان هنن جي مدد ڪريو ٿا، توهان هنن سان عهد نامو ڪريو، ان ڪافرن سان، ته اسان جو جيڪو معاملو يا فيصلو آهي، توهان اها ڳالهه اسان جي قبول ڪندو. توهان جا ڪجهه ماڻهو هجن اسان وٽ، جيڪي اسان پاڻ وٽ جهليون، پوء اسان توهان سان باقاعدي نڪري مدد ڪريون. يهودين چيو ته ائين ڇا لاء؟ چي ته سڀاڻي جيڪڏهن اهي ماڻهو شڪست کائي وڃن ته توهان به هنن سان مدد ڪريو. پوء نبي ۽ مسلمان جن سان توهان جو معاهدو آهي، توهان کي ظاهري غدار قرار ڏئي اها سزا ڏيندا جيڪا بنو قريظه وارن کي سزا ڏني اٿن، تنهنڪري توهان ضمانت جي طور تي انهن جا فلاڻا فلاڻا فلاڻا ماڻهو پاڻ وٽ جهليو پوء مدد ڪيو. جيڪڏهن هي ڀڄي وڃن، مرندي دم تائين مقابلو نه ڪن ته پوء ته مسلمان توهان جون ڪنڌيون اڙائي ڇڏيندا. ڳالهه جائي ٿو چوين. هوڏانهن وڃي ابو سفيان وارن کي چيائين

جڏهن جراح ويو سو ڏٺائين ته باهه ٻاري اٿن وڏي، ابو سفيان ۽ ٻيا ان باهه کي ڪڙو ڏيئي ويٺا آهن، جيئن خندق جي پريون روشنائي تي مان کي نه پيا ڏسن، مان ايڏو پري کان انهن کي ڏسان پيو آڙ ۾، چوان پيو ته اهڙو جيڪر تير هڻانس جو سيني ۾ پيوست ٿيس، وري نبي سائين جو حڪم ياد اچي پيو ته نه هڻجان. پوء چي ته مان اتان موٽي آيس ۽ ان وقت ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ڪيئن ڏسي آئين حال؟ چي سائين مان هن طرح سان اهو حال ڏسي آيس فرمايو چڱو ڪيئي پوء پاڻ پنهنجي جيڪا چادر مبارڪ هين ۽ پنهنجو بسترو هون ان ۾ هن کي لڪائي سمهاري ڇڏيائون پوء تان جو صبح ٿيو پوء هن کي اٿاريائون اها روايت ٿي اچي پئي بهرحال اها رات هڪڙي ائين گذري

اذ جاءوڪم من فوقڪم جڏهن توهان جي مٿون به آيا من اسفل منڪم توهان جي هيٺين پاسي ڏانهن مديني جي به آيا چوڌاري ڦري وزاغت الابصار دليون ان وقت ۾ بدل اکيون بدلجڻ لڳيون ۽ دليون ان وقت ۾ ڌڪ ڌڪ ڪندي اچي نڙي تي پهتيون معنيٰ ايڏو رعب ايڏو خوف ايڏي مصيبت اچي توهان کي نظر آئي

توهان جو هتي ٽڪاڻو ڪونهي فارجعوا نڪرو ويستاذن فريق منهم هڪڙا نبي سائين کان موڪل پيا گهرن ۽ چون پيا يقولون ان بيوتنا عورة سائين اسان جا گهر خالي آهن اهي منافقن موڪلون گهرڻ شروع ڪيون ڏٺئون ته هاڻي مري وينداسين الله فرمائي ٿو وما هي بعورة ان جا گهر ڪي اگهاڙا ڪونه هئا اڪيلا نه هيا پر ان يريدون الا فرارا نه پيا ارادا ڪن مگر ڀڄڻ جا چون پيا ته ساري عرب جا ماڻهو اسان سان دشمن بڻجي ويندا اسان رهنداسين ڪاٿي لشڪر هيڏانهن اچي ويا آهن. حضور انور صلي الله عليه وسلم جو لشڪر تمام ٿورو پيو ڄڻ هنن کي نظر اچي. اهو معاملو هيو. چند نفوس قدسي جيڪي هيا، حضور انور صلي الله عليه وسلم سان اهي گڏ هيا، باقي ڪيترا منافق ۽ اهڙي قسم جا ڪمزور ماڻهو بهانه ڪري ميدان منجهان نڪري هليا ويا. الله تعاليٰ ٿو فرمائي لو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة جيڪڏهن شهر جي ڪنهن پاسي کان لنگهي اچن ها پوء انهن کان چئجي ها ته ڀلا پاڻ بچايو جنگ جي جنگ جو مقابلو ڪريو لآتوها پوء ته جيڪر مڃي وڃن ها وما تلبثوا بها الا يسيرا پر ائين مڃي ۽ پوء نه ٽڪن ها مگر ٿورو پر ياد رکن ته اهو جيڪو هنن جو رهڻو آهي ڪوڙا بهانا بڻائن ٿا فرض ڪريو جيڪڏهن شهر ۾ هجن ۽ ڪا غنيم اچي نڪري ۽ اچي گهسي پوي پوء جو مطالبو ڪجين ته بابا ڇا هاڻي توهان لڙائي ڪندؤ ته دين اسلام ڇڏي ڪري جيڪر وري به ڀڄي وڃن اهي اهڙا ماڻهو آهن يا انهن کي خود چوندا ته بابا لڙو مسلمانن سان اسان به مدد ٿا ڪرايون الله تعالا فرمائي ٿو اهڙا ماڻهو آهي منافق ولقد ڪانوا عاهدوا الله انهن الله سان واعدو ڪيو من قبل اڳي به لا يولون الادبار ته پٺي نه ڦيرينداسي پر هاڻي ته واعدا ٽوڙي ڇڏيون وڪان عهد الله مسئولا الله تعالا سان ڪيل واعدو اهو هنن جو

پوء هميشه جي لاء زندگي ڪانه رهندي توهان جي، اذا لا تمتعون تمتعون الا قليلا تنهن وقت ۾ تڏهن ته وري به توهان کي نفعو نه ڏنو ويندو مگر ٿورو، معنيٰ حياتي جا اهي چند ڏينهن آهن، هي ڪهڙي ڳالهه آهي جيڪڏهن ماڻهو جنگ ۾ نه ويو ته پوء ڀلا بچندو ڇا؟ قل من ذا الذي يعصمڪم چوين پوء ڪير آهي جيڪو توهان کي بچائي ٿو الله کان؟ الله تعاليٰ ته توهان جي مٿان موت جي تلوار هميشه لڙڪائي ڇڏي آهي، جنگ ۾ توهان نه آيؤ، موت کان ڀڄي ويؤ، سمجهو ته اسان بچي وياسين، پر جيڪا موت جي تلوار توهان جي مٿان اجل جي لڙڪي ٿي اها، ان اراد بڪم سوءا، جيڪر الله تعاليٰ توهان تي برائي جو ارادو ڪري او اراد بڪم رحمة، يا الله تعاليٰ رحمت جو ارادو ڪري، رب تبارڪ وتعاليٰ جي طاقت جي آڏو توهان جي ڪا تدبير، ڪو حيلو هلي سگهي ٿو؟ تنهنڪري هر حالت ۾ پنهنجي رب تي ڀروسو ڪرڻ گهرجي.

لا ياتون الباس الا قليلا ماڻهو هڪڙا اهڙا آهن جو ٻين کي روڪين ٿا ته بابا توهان جنگ تي نه وڃو، خواه مخواه پاڻ کي مارايو ڇو ٿا هو وڏي طاقت وارا وڏي لشڪر وارا وڏي لشڪر وارا اهي آيا آهن مقابلي تي ۽ توهان اٿي ۽ وڃو ٿا مقابلو ڪرڻ اهڙي قسم جي حرڪت ڪرڻ جي ڪوشش ڪيترن شروع ڪئي سو الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن ماڻهن جيڪو اهو طريقو اختيار ڪيو آهي سو تمام غلط طريقو آهي بڇڙو طريقو آهي

ڪالذي يغشيٰ عليه من الموت اهڙي وانگر جنهن جي مٿان بيهوشي ايندي آهي موت جي، دوڏا ڦوٽارجي ويندا آهن، الله تعاليٰ ٿو فرمائي، خدا نخواسته توهان سان ڪنهن جنگ ۾ اچن ته پوء توهان کي ائين ڏسندا آهن جيئن ڪنهن مجرم کي ڏسجي، سمجهندا آهن ته هنن اسان کي ڦاسائي هتي آندو آهي ۽ پوء ان وقت ۾ پنهنجي موت کي پيا ڏسندا آهن. فاذا ذهب الخوف حالت اهڙي بري. بددليء جي، بزدليء جي ۽ توهان جي لاء دلين ۾ دشمنيء جي حالت، پر جڏهن خوف هليو وڃي، وري فتح اچي وڃي، جنگ بنگ خير سان گذري وڃي، سلقوڪم، توهان سان اچي ملاقات ڪندا، بالسنة حداد، تيز زبانن سان، اشحة علي الخير، پوء حريص هوندا، وري مال غنيمت تي، چوندا، سائين! اسان توهان سان هئاسين، ڏٺو ڪيڏا ڪم ڪياسين، ڪيڏيون خدمتون، پوء سائين وري، چوندا، جيئن چئبو آهي ته ڀڄندن کان اڳ ۾ ۽ رهندن کان پوئتي. اها حيثيت الله تعاليٰ ٿو فرمائي انهن منافقن جي آهي، تنهنڪري انهن کان توهان هوشيار ٿي رهو ۽ اهو خيال ڪريو. اولئڪ لم يؤمنوا انهن ايمان ڪونه آندو آهي، توڻي ڪلمو پڙهن ٿا. فاحبط الله اعمالهم الله تعاليٰ انهن جي عملن کي اڪارت ڪيو آهي. ڪان ذلڪ علي الله يسيرا اهو الله تعاليٰ تي تمام سولو آهي جو انهن جي عملن کي بيڪار بڻائي. معنيٰ ايڏو ايمان نبيء جي مٿان، ڪلمو پڙهڻ، نبيء سان گڏ چندا ڏيڻ، جنگين ۾ هلڻ، پر رڳو ٿوري بددلي ۽ بزدلي پيدا ٿي ٿئي ته، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته بي ايمان آهن. ٿورڙو غور ڪريو انهيء ڳالهه تي. ڪلمو به پڙهن ٿا، نمازون به پڙهن ٿا، چندا به ڏين ٿا، جنگ ۾ به شريڪ آهن، پر اتي رڳو اهو ڊڄن ٿا ته يار اسان کي هت وٺي آيو آهي ڦاسائي، دل ۾ رڳو اهو خيال ڪيو اٿن، ايئن ڊڄڻي مينهن وانگر اکيون کڻي ٿا کولين، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهي بي ايمان آهن.

اها حالت ٿي وئي آهي ولو ڪانو فيڪم ما قاتلوا الا قليلا الله ٿو فرمائي ته شڪر آهي جو ڪونهن، پر اهي جيڪڏهن هجن ها نه ته توهان ۾ ڪا جنگ ڪونه ڪن ها رهندو به توهانجي جنگ وارن ماڻهن کي سست پيا ڪن ها خير خواهي ته خير خواهي جي بجاء لڙائي ۾ ڪجهه ڪم نه ڏين ها محض مجبوري سان کڻي پنهنجو نالو شرڪت جو ڳڻائن ها ته ٻيو سا گهٽ وڌ ٿوري، لقد ڪان لڪم في رسول الله اسوة حسنة، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته نبي جو ڪردار، نبي جي جمت جو جماعت جو ڪردار ۽ نبي جي جيڪا سنگت آهي، معاشرو آهي، جنهن کي جنهن کي احزاب ٿو چئجي، احزاب ۾ اهي شخص آهن، جن نبي سان ساٿ ڏنو ۽ ان احزاب جي غزوي ۾ ازواج مطهرات به آهن، تنهن ڪري اهي به مجاهدات ۾ داخل آهن. اهو فيصلو آهي الله الله جي رسول جو.

هذا ما وعدنا الله هي آهي جيڪو الله سان واعدو ڪيو ۽ الله جي رسول واعدو ڪيو وصدق الله ورسوله ۽ سچو آهي الله سچو آهي ان جو رسول ما زادهم الا ايمانا وتسليما انهن لشڪرن انهن فوجن ۽ انهن هيبتن هنن جي ايمان کي ۽ تسليم کي اطاعت کي تيئن وڌايو تيئن ئي اهي مضبوط ٿي ويا پڪا مسلمان جڏهن ڏٺائون ته ڪفر جون فوجون اڄ چوطرف گڏيون آهن ته ايتري قدر پريشان ٿيڻ جي بجاء پاڻ انهن ۾ دل ۾ بهادري پيدا ٿي وئي

چؤ، ڪنهن کان پڇين ته ڏي احوال، چئين ته بس هي افرا تفري آ، وڏي جنگ آ، کجور بيٺو کائي، چئين ته پوء ڀلا هي کجور کائڻ ته تمام ڊگهو مسئلو آ، فلاڻا مون کي ته هن احد جي پريون جنت جي خوشبو ٿي اچي، کجور جي اها مٺ کڻي اڇلي چئين ته هيء کائبي ته پوء لطالت بي الحيات، پوء ته حياتي منهنجي ڊگهي ٿي وئي ڏاڍي، جنت کان مان کي سيڙهه ٿي ڪرائي هيء کجور جيڪا کاوان پيو، اهي ماڻهو آ جن جي لاء الله تعاليٰ اهي آيتون نازل فرمايون.

زندو شهيد ليکيو ويندو هيو. اهڙي طرح حضرت مصعب وارا ۽ اهڙا ٻيا بزرگ مصعب بن عمير ومنهم من ينتظر ڪيترا اهڙا آهن جيڪي راهه ٿا تڪن پيا ته ڏسون ڪڏهن ٿي اها شهادت اسان وٽ اچي وما بدلوا تبديلا ذرو به نه بدليا پنهنجي ان نظريي تي پورا رهيا اها الله تعاليٰ هنن جي تعريف ڪئي آهي ته اهڙا سچا ماڻهو ليجزي الله الذين صادق ليجزي الله الصادقين سچن کي الله تعاليٰ جي بدلو ڏي بصدقهم ويعذب المنافقين منافقن کي الله تعاليٰ عذاب ڪري ان شاء جيڪڏهن گهري او يتوب يا انهن کي جي توبه قبولي ان الله ڪان غفورا رحيما الله تعاليٰ غفور رحيم آهي جو وري انهن جي جيڪڏهن توبه قبولي ۽ منافقين کان ڪڍي انهن کي سچي دل تي آڻي ته اهو به ممڪن آهي

اها آهي ربّ تبارڪ و تعاليٰ جي هڪڙي خاص قدرت جيڪو انهيء طريقي سان ربّ تبارڪ و تعاليٰ انهن کي ائين ڪيو. هي هيو هڪڙي جنگ جو واقعو جنهن کي الله تعاليٰ بيان فرمايو.
واذڪروا نعمت الله عليڪم اذ جاءتڪم جنود فارسلنا

ان جي مختصر تاريخ ٻڌائڻ مقصد آ غزوه احزاب غزوه خندق ته مشهور آهي حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم پنهنجي صحابه ڪرام جي مجلس کي گهرايو ۽ انهن کان صلاح ورتي ته ڪهڙي طرح هنن ڪافرن سان نبرجي يهودين جي خرچ تي جيڪي وڏا امير هيا يهودي ڪافرن حضور انور صلّي اللّٰه عليه وسلّم تي چڙهائي ڪئي هئي ۽.